ເມື່ອ 2-3 ອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເກີດຄວາມປັ່ນປ່ວນສຳລັບສື່ມວນຊົນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະໃນຣັດເຊຍ ລຸນຫຼັງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນມົສກູໄດ້ກ່າວຫາ ໄອວານ ໂກລູສນອຟ ນັກຂ່າວດ້ານສືບສວນວ່າ ຜະລິດ ແລະ ລັກລອບຄ້າຂ າຍຢາເສບຕິດ ໃຊ້ສິ່ງທີ່ພວກນັກສັງເກດການເວົ້າວ່າ ເປັນຫຼັກຖານທີ່ໜ້າສົນໃຈນັ້ນ ການໂຮຮ້ອງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຫັນມາກ່ອນຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານສື່ມວນຊົນ ແລະ ມະຫາຊົນທົ່ວໄປ ໄດ້ນຳໄປສູ່ ການຕັດສິນໃຈຂອງກະຊວງພາຍໃນໃຫ້ຍົກເລີກຂໍ້ກ່າວຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ທັງໃຫ້ໄລ່ອອກພວກກ່າວຫາໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ ໂອລກາ ປາໂລວາ ກັບ ຣິກາໂດ ມາກກີນາ ສົ່ງລາຍງານມາຈາກມົສກູ ດັ່ງສາລີຈະມີລາຍລະ ອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ຖືກຂັງມາເປັນເວລາ 5 ມື້ແລ້ວ ໄອວານ ໂກລູນອຟ ກໍໄດ້ໂຜ່ໂຕອອກມາຈາກຄຸກ ປາສະຈາກຂໍ້ຫາວ່າລັກລອບຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ເຊິ່ງອາດພາໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຕິດຄຸ ກເຖິງ 20 ປີນັ້ນ ລາວຖືກປ່ອຍກໍຍ້ອນການອູ້ມຊູສະໜັບສະໜູນທີ່ໜ້າປະຫຼາດໃຈ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຈາກກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນສື່ມວນຊົນດ້ວຍກັນຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຊຶ່ງ ດີມີຕຣີ ມູຣ າຕອຟ ສັງກັດຢູ່ໜັງສືພິມ ໂນວາຢາ ກາແຊັດຕາ ເວົ້າວ່າ I think this shows outstanding solidarity among the journalism community. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານີ້ເປັນການສະແດງອອກເຊິ່ງຄວາມສາມັກຄີຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນໝູ່ພວກນັກຂ່າວ ເປັນການຕໍ່ຕ້ານຂອງພວກມືອາຊີບ ບໍ່ແມ່ນການປະທ້ວງແບບເຮັດຫຼິ້ນ ແຕ່ມັນແມ່ນການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກມືອາຊີບ ທີ່ແທ້ຈິງ ທີ່ໄດ້ລອດຊີວິດມາໃນຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຂອງວຽກງານດ້ານຂ່າວສານຂອງຣັດເຊຍ ມື້ໜຶ່ງລຸນຫຼັງທີ່ລາວຖືກຈັບ ພວກໜັງສືພິມທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຂອງຣັດເຊຍກໍໄດ້ລົງພິມເຜີຍແຜ່ ໂດຍພາດຫົວເລື່ ອງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ໂກລູນອຟ ບ່ອຍວ່າໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວຕົກໄປເຖິງຫິ້ງຂາຍບໍ່ພໍທໍ່ໃດນາທີ ມັນກໍຂາຍໝົດທັນທີ ພວກນັກຂ່າວທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາເຫຼົ່ານັ້ນເປັນເລື່ອງເສກສັນປັ້ນແຕ່ງ ເຊິ່ງນັກຂ່າວ ອັນໂຕນ ອໍເລັກ

ການປ່ອຍໂຕຂອງ ໄອວານ ໂກລູນອຟ ກັບການໄລ່ອອກພວກຕຳຫຼວດໃນຂໍ້ຫາດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຢຸດຢັ້ງປາກສຽງຂອງຂ່າວສານອິດສະຫຼະບໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງມົສກູ ການປະທ້ ວງດັ່ງກ່າວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການຈັບກຸມຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ ໄດ້ມີການປະທ້ວງອີກຕື່ມເປັນຄັ້ງທີສອງ ຊຶ່ງເທື່ອນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍລັດຖະບານ ພວກປະທ້ວງໄດ້ສະແດງຄ ວາມກະວົນກະວາຍອອກມາ ຕໍ່ອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຄວາມປະພຶດຕາມລຳພັງທີ່ມີເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຕຳຫຼວດຣັດເຊຍ ຊຶ່ງອາເລັກຊານເດີ

ການປົດປ່ອຍໂກລູນອຟ ໄດ້ກາຍເປັນໄຊຊະນະທີ່ບໍ່ຄາດຝັນ ສຳລັບພວກຕໍ່ສູ້ເພື່ອອິດສະຫຼະຂອງຂ່າວສານໃນຣັດເຊຍ ປະເທດທີ່ສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະໄດ້ຖືກຄ່ອຍໆບີບຄັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກໍລະນີຂອງໂກລູນ ອຟ ແມ່ນເປັນການເຕືອນຄວາມຊົງຈຳວ່າ ການສືບສວນສອບສວນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນອຳນາດໃນຣັດເຊຍ ຍັງຄົງເປັນທຸລະກິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA